او جهڙا ها ڪالهه تهڙا آن اڄ سپري نڪي کلڻ خوشيء جو نڪي ساڳي چلن چال منهنجي هن عيبن جي ڪنهن وڃي سڻايان ڳالهه يار حمل ههڙي حال مون کان منهن مٽي ويا

ڏينهن گذري ويا او ڏينهن گذري ويا گهڻا ايندين سڄڻ يا مان اچان